ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນກາເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ວັນຈັນທີ 19 ກໍລະກະດາ 2021 ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວໆທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍຂໍນຳເອົາສາລະຄ ະດີການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງຕື່ມນຳອີກ ກໍຂໍເຊີນທ່ານຈົ່ງໂປດກະລຸນາຮັບຟັງເລື່ອງ ປະກາດຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ສຳພາດກ່ຽວກັບໂຊກຊະ ຕາກຳກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເປັນແນວໃດ ອົດສະຕຣາລີຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຟີຈີ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການເງິນຫຼາຍຕື່ມອີກມີໄວ້ສຳລັບໄລຍະລັອກດາວ New South Wales ແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຮັບລົດໂຄວິ ດ-19 ເຄື່ອນທີ່ຈາກການບໍລິຈາກຈາກປະເທດໄທ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຈະບໍ່ເອົາຜິດກັບແຮງງານລາວໃນປະເທດໄທທີ່ຈະກັບປະເທດໃນໄລຍະ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Johnson and Johnson ໄປຮອດໄປເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໂດຍເປັນທາງການແລ້ວ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງນຳ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຊຸມຊົນຂອງສອງສ່ວນສາມ LGA ໃນລັດ New South Wales ປັບໂຕເຂົ້າກັບກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຂອງລັອກດາວອັນໃໝ່ ອົບພະຍົບທີ່ຖືກກັກໂຕຢູ່ໃນສູນກັກຄົນໃນຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຮຽກຮ້ອງເອົາເສລີພາບ ທາງການໂອລິ ມປິກອົດສະຕຣາລີກຳລັງຕິດຕາມມອງເບິ່ງນັກກິລາທັງຫຼາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການກວດຮູ້ເຫັນມີນັກກິລາເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນບ້ານພັກຂອງນັກກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍໃນທົ່ວຂົງ ແຄວ້ນຊິດນີຢຸຕິທຸລະກິດໃນວັນທີ 18 ກໍລະກະດາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຕາມກົດເກນໃໝ່ຂອງການບັນຍັດອອກມາ ເພື່ອເປັນການຊົດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍ ຂະຫຍາຍໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາໃນທົ່ວຂົງແ ຄວ້ນຊິດນີ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງປິດລົງສຳລັບສອງສັບປະດາ ຍົກເວັ້ນສຳລັບວຽກງານສ້ອມແປງອັນຈຳເປັນ ແລະ ສຸກເສີນ ສະມາຄົມການກໍ່ສ້າງ Australian Construction Association ເວົ້າວ່າການຕ້ອງຫ້າມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ທີ່ວ າງໃສ່ວຽກງານການກໍ່ສ້າງເປັນສິ່ງທີ່ແປກໃຈນຳ ຕັ້ງແຕ່ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນ ມັນເປັນຄັ້ງທະບິດທະບໍ່ທີ່ອຸດສາຫະກຳການກໍ່ສ້າງນັ້ນຖືກປິດໄວ້ໃນລັດ New South Wales ກິດຈະການຂົນສົ່ງໃນຊິດນີກໍຖືກປິດລົງ ຄົນທີ່ເຄົາລົ ບນັບຖືສາສະໜາອິດສະລາມ ປ່ຽນການເຮັດບຸນ Eid al-Adha ຂອງສັບປະດານີ້ໄປເຮັດທາງອອນລາຍ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມໃໝ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ຄົນໃນຂົງເຂດ Fairfield, Canterbury, Bankstown ແລະ Liverpool ແລະ ຄົນ LGA ປະມານ 600,000 ຄົນຖືກຕ້ອງ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກໄປຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເປັນຄົນເຮັດວຽກເຮັດການໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ກິດຈະການສຸກເສີນ ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກະດາປີນີ້ New South Wales ມີຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 105 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າໄວ 90 ນາງ ໜຶ່ງສູນເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ເບ້ຍການຄ້ຳຈູນລາຍໄດ້ Income Support Payment ເຖິງ 600 ໂດລາ ບັດນີ້ມີໄວ້ບໍລິການແກ່ຄົນງານໃນລັດ New South Wales ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບມັນ ກິດຈະການ Services New South Wales ກໍຮັບເອົາການຮ້ອງຂໍເອົາເງິນເຖິງ 15,000 ໂດລາ ຈາກທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມລັອກດາວໃນຂົງແຂວງຊິດນີດ້ວຍ Jason Clare ໂຄສົກຕາງໜ້າ Federal Housing and Homeless

ລາຍຊື່ທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໂດຍເປັນທາງການແລ້ວ ເຂດມິລດູຣາໃນພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນຕົກຂອງລັດວິກໂຕເຣຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນວິກໂຕເຣຍ New South Wales ເປັນບ່ອນໜຶ່ງອີກຂອງລັດວິກໂຕເຣຍທີ່ມີຄົນເ ປັນໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກະດາ 2021 ມິລດູຣາມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຄົນແລກໆ ຄົນໜຶ່ງ ຕໍ່ແຕ່ 45 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຄົນທີ່ເປັນນັ້ນມີສາຍພົວພັນກັນກັບ ການໄປເບິ່ງໄປຊົມການແຂ່ງຂັນກິລາຢູ່ທີ່ MCG ຂອງແມລເບີນ ໃນແມ ລເບີນ ເສັ້ນສາຍລົດລາງນຳເບີ 48 ແລະ 75 ກໍຖືກປະກາດວ່າເປັນບ່ອນໂຄວິດ-19 ຕາມລະດັບໃນວັນທີ 14 ແລະ 15 ກໍລະກະດາ 2021 ກ່ຽວກັບລັອກດາວວິກໂຕເຣຍ ທາງການລັດວິກໂຕເຣຍຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈຈະບໍ່ຍຸຕິກ ານຕ້ອງຫ້າມນັ້ນເທື່ອທີ່ຍືດຍາວ ຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງຄ່ຳຂອງວັນອັງຄານທີ 20 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ວິກໂຕເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 17 ລາຍ ທີ່ທັງໝົດມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງຈຸດທີ່ເປັ ນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ສາຍພັນໂຄວິດ-19 ທີ່ບຸກລຸກລັດ New South Wales ແລະ ວິກໂຕເຣຍຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນສາຍພັນແດລຕາ ຂ່າວຄາວບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນແດລຕາຊະນິດໃດ ມີສາຍພັນແດລຕາ ແລະ ແດລຕາພລັສ ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຜູ້ນຳຕ່ າງໆຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຄື UN World Heritage Committee ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງກະທຳພຶດຕິການຕ່າງໆໃສ່ກາ ນປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ທີ່ບົ່ງວ່າ Greater Barrier Reef ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງອົດສະຕ ຣາເລຍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງຄະນະກຳມະການການແນະນຳອັນໜຶ່ງ ກ່ອນນີ້ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍລະແວງສົງໄສສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແຊກແຊງ ການຮູ້ການເຫັນວ່າ Reef ດັ່ງກ່າວຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະ ລາຍນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອເຫດຜົນໃນດ້ານການເມືອງ ເອມິຕອສ ອັອດຕອນ ຣາມີເຣສ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຈາກນ້ຳຖ້ວມໜັກໜາທີ່ນະຄອນ ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕ່າງໆໃນປະເທດເນເທີແລນ ໃນທະວີບຢູໂຣບແລ້ວ ເມື່ອທີ່ຝົນທີ່ຕົກໜັກຍຸຕິລົງ ແລະ ລະດັບນ້ຳຖ້ວມຫຼຸດລົງ ໄຟຟ້າມີຄືນແລ້ວ ແລະ ທາງການທ້ອງຖິ່ນມ້ຽນຂີ້ຍຸຂີ້ ເຫຍື້ອຕ່າງໆ ທີ່ມາຈາກນ້ຳຖ້ວມນັ້ນ ນ້ຳຖ້ວມນັ້ນໄດ້ສັງຫານຄົນ 180 ຄົນທົ່ວຢູໂຣບພາກຕາເວັນຕົກໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ກະທັ້ງທີ່ຝົນໃນເຂດທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ເບລຈຽມ ແລ ະ ເນເທີແລນຍຸຕິລົງກໍຕາມ ພາຍຸ ແລະ ຝົນຫຼັ່ງລິນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງພາກກາງຂອງຢູໂຣບ ໃນປະເທດໄທມີການປະທ້ວງຂຶ້ນ ຕຳຫຼວດໄທໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາ ແລະ ປືນສີດນ້ຳ ກະຈັດກະຈາຍຜູ້ ປະທ້ວງຕ່າງໆ ທີ່ຂະບວນໄປຍັງທຳນຽບລັດຖະບານໄທ ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດໄທ ຈົ່ງລາອອກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນການຜິດພາດໃນການຄວ ບຄຸມວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນໄທ ກະທັ້ງທີ່ໃນປະເທດໄທມີການຕ້ອງຫ້າມອັນເຄັ່ງຄັດ ບໍ່ໃຫ້ມີການເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມກັນເກີນ 5 ຄົນກໍຕາມແຕ່ ການປະທ້ວງນັ້ນຖືກນຳພາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ Free Youth ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາໄທ ການປະທ້ວງນັ້ນໄດ້ດຶງດູດເອົາຜູ້ປະທ້ວງຕ່າງໆສອງສາມພັນຄົນ ໄປຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄທທີ່ມີເລີ່ມຂຶ້ນມາແຕ່ເດືອນກໍລະກະດາປີກາຍ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ລີ້ໄພທີ່ສູນກັກຄົນເຂົ້າເມື ອງອົດສະຕຣາລີອາໃນປະເທດນາອູຣູ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເອົາເສລີພາບ ເມື່ອທີ່ໃນວັນຈັນນີ້ທີ 19 ກໍລະກະດາ ເປັນປີທີ 8 ຂອງໂຄງການການກັກຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດ Australia ຖືກບັນຍັດອອກມາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເ ປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາຍັງປະເທດ Australia ໂດຍທາງເຮືອໂດຍບໍ່ມີອະນຸຍາດ ຈະຖືກຈັບສົ່ງໄປໄວ້ທີ່ສູນກັກຄົນຂອງປະເທດ Australia ທີ່ຖືກຕັ້ງໄວ້ໃນປະເທດ Nauru ແລະ ປະເທດ Papua New Guinea Papua New Guinea ເປັນປະເທດບ້ານ ໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງປະເທດ Australia ແລະ Nauru ໄກຫ່າງຈາກປະເທດ Australia ປະມານ 9 ຊົ່ວໂມງໂດຍທາງເຮືອບິນໃຫຍ່

ທີ່ມີນາ ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນເມືອງຜ້າເຕັນອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ທີ່ມີຄົນພັກເຊົາຢູ່ກິນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນທີ່ໄປບຸນນັ້ນ ບຸນຮາຈິດຕ້ອງການໃຫ້ຄົນມຸດສະລິມທຸກໆຄົນໄປຮ່ວມໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແ ລະ ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນໂອກາດຂອງການລົບລ້າງຄວາມເປິເປື້ອນ ແລະ ບາບກຳຕ່າງໆ ຄົນອີຣັກນັບເປັນຫຼາຍໆຮ້ອຍ ປະທ້ວງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງແບກແດດ ພວກເຂົາເຈົ້າຍົກຍໍປ້າຍຕ່າງໆ ໃນວັນສຸກແລ້ວ ນີ້ ຕຳຫຼວດອີຣັກຈັບຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສວ່າເປັນມືປືນທີ່ສັງຫານໂຄສົກຄົນໂດ່ງດັງຄົນໜຶ່ງຂອງສາທາລະນະຊົນຕາຍ ທີ່ການຕາຍນັ້ນສັ່ນສະເທືອນໄປທົ່ວປະເທດອີຣັກ ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນຍົກຍໍໂປສເຕີຂອ ງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນ ແລະ ຂະບວນຈາກອັນດາລາສະແຄວໄປຍັງ Tahrir Square ທີ່ຢູ່ໃນໃຈກາງກຸງແບກແດດ Food Bank ທີ່ເປັນສູນກາງອາຫານອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຄົນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາ ຍທີ່ສຸດເຖິງ 120 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະລັອກດາວຊິດນີ Food Bank ທີ່ເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຈບຸນ ເວົ້າວ່າ ອາຫານສຸກເສີນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຖົງ ຖືກແຈກຢາຍຕັ້ງແຕ່ມີລັອກດາວເລີ່ມຂຶ້ນໃສ່ຂົງແຂວ້ນຊິດນີ Blue Mountains Central Coast ແລະ Wollongong John Robertson CEO ຂອງ Food Bank New South Wales and ACT ເວົ້າວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ດຽວນີ້ຈັດຖົງອາຫານຕ່າງໆລະຫວ່າງ 2,500 ຫາ 3,500 ຖົງຕໍ່ມື້ສຳລັບຄົນທັງຫຼາຍ ແທນທີ່ຈະແມ່ນໃນແຕ່ລະສັບປະດາ ກິລາ ທາງການໂອລິມປິກອົດສະເຕຣເລຍເ ວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນລະມັດລະວັງ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນໃນບ້ານພັກຂອງນັກກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວຂອງຊຸດປີນີ້ ນັກກິລາຈຸແລກໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄປຮອດໄປເຖິງໂຕກຽວແລ້ວ ປະເທ ດອົດສະເຕຣເລຍມີນັກກິລາທັງໝົດ 487 ຄົນ ໄປແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກໂຕກຽວທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ໂອລິມປິກໂຕກຽວຈະເລີ່ມກິດຈະການການແຂ່ງຂັນຂຶ້ນ ໃນ 5 ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ແຕ່ພົບເຫັນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນແລ້ວ ແລະ ນັກກິລາລອຍນ້ຳຂອງປະເທດໂປໂລຍ 6 ຄົນຈາກ 23 ຄົນ ບິນກັບປະເທດແລ້ວ ໂດຍມີຄວາມເສຍອົກເສຍໃຈ ການກັບນັ້ນແມ່ນຍ້ອນທີ່ທາງການໂປໂລຍຜິດພາດໃນການເລືອກເ ອົາພວກເຂົາເຈົ້າໄປແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ Sydney Swans ແລະ Greater Sydney Giants ກຳລັງລໍຖ້າເບິ່ງນັກກິລາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ 8 ຄົນ ທີ່ຖືກຄວາຣັນທີນຢູ່ໃນລັດ Queensland ພາຍຫຼັງທີ່ໄປບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ຄະນະດັ່ງກ່າວແຂ່ງຂັນບໍ່ ໄດ້ Swans ແລະ Gold Coast ຈະຕໍ່ສູ້ກັນໃນຄືນນີ້ທີ 19 ກໍລະກະດາ 2021 ນັກເຕະບານ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ 15 ຄົນຈາກສອງທີມນັ້ນ ໄປເບິ່ງໄປຊົມການດວນກັນລະຫວ່າງທີມຊາດຣັກບີອົດສະຕຣາເລຍ Wallabies ແລະ ທີມຊາດຂອງປະເ ທດຝຣັ່ງເສດ ທີ່ດວນກັນຢູ່ທີ່ແມລເບີນໃນຄືນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 74 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.78 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,989.02 ດົ່ງຫວຽດນາມ 2,998.87 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.24 ບ າດໄທ 7,018.28 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ຝົນຊາວເວີຈະກໍ່ການຂຶ້ນ ກັບກາຍມີລົມ 94 ແຄນເບີຣາ ຈະໝອກກ້າມຍາມເຊົ້າ ຕົກຝົນຊາວເວີ 1 10 ຊິດນີຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 7 18 ອາດີເລດ ແລະ ດາວິນຈະແດດ 9 20 20 33 ຕາມລ ະດັບ ເພີດຈະຕົກຝົນເຣນ 9 17 ອາດີເລດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 10 14 ໂຮບາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີກັບກາຍມີລົມ 6 11